ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຄື Bowel Cancer ເປັນມະເຮັງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ກໍຕາມແຕ່ ມັນເປັນອາການອັນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມຕາຍແກ່ຄົນເຮົາສ ະເໝີມາ ແລະ ມັນກໍເປັນອາການອັນຮ້າຍແຮງອັນໜຶ່ງ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄົນເປັນອາການດັ່ງກ່າວມາກມາຍ ດັ່ງໃນຂ່າວປີ 2019 ທັງໝົດເປັນມັນເຖິງ 16,398 ຄົນ ແລະ ມັນບໍ່ໄວ້ໜ້າໃຜ ຫຼື ເພດ ຈາກຈຳນວນດັ່ງກ່າ ວ ຜູ້ຊາຍເປັນ 9,069 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງ 7,329 ຄົນ ທີ່ການຕາຍນັ້ນມີຢູ່ 11 ເປີເຊັນ ແຕ່ກໍລອດໄດ້ເຖິງປະມານ 70 ເປີເຊັນ ໃນສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍມີຄົນເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ດ້ວຍ ຕາຍຍ້ອນກໍອາດ ຈະມີ ແລະ ຄາງອ້ອຍໆຢູ່ກໍອາດເປັນໄປໄດ້ Men's Health Week ແມ່ນອັນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Bowel Cancer Awareness ແຕ່ສຳລັບວັນພຸດທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ແລ້ວນີ້ແມ່ນວັນ Red Apple Day Men's Health Week ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Bowel Cancer Awareness ແຕ່ສຳລັບວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ແລ້ວນີ້ ແມ່ນວັນ Apple Day ທັງ 3 ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໃຫ້ປວງຊົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຮູ້ ແລະ ຊາບເຖິງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງກວດເບິ່ງ ແລະ ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ Bowel Cancer ມະເຮັງ ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເປັນອາການອັນໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຍິງມັກຈະເປັນ ແຕ່ມັນເປັນຫຼາຍກັບຜູ້ຊາຍ ມັນກໍເປັນອາການທີ່ຮ້າຍກາດ ເຖິງຂັ້ນຕາຍໄດ້ໃນລະດັບທີສອງຂອງການຕາຍຍ້ອນອາການຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເ ລຍ ແລະ ມີການກະຕວງວ່າຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 5,300 ຄົນຈະສູນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນມັນໃນປີ 2020 ນີ້ ນີ້ແມ່ນວ່າມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຂ້າຄົນເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າມະເຮັງເຕົ້ານົມ ມະເຮັງລູກໝາກ ແລະ ມະເຮັ ງຜິວໜັງ Melanoma ມັນກໍເປັນອາການທີ່ໜ້າຢ້ານກົວດ້ວຍ ແຕ່ມັນເປັນປະເພດມະເຮັງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ຖ້າກວດຮູ້ເຫັນມັນໃນຕອນຕົ້ນໆ ຫຼືວ່າແລກໆ ກໍແປວ່າມີເປີເຊັນເຖິງ 95 ເປີເຊັນທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໆໄປໄດ້ ມະເ ຮັງນັ້ນໃນແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ມັນເລີ່ມຂຶ້ນຈາກການເປັນເນື້ອງອກໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຄື polyps ນີ້ແມ່ນກວດເບິ່ງໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ຮູ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍໆດ້ວຍ ຄືໂດຍການວາງຢາສະຫຼົບເປັນເວລາສັ້ນໆອັນໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາກ້ອງວິທະ ຍາສາດແຍ່ເຂົ້າໄປລຳໄສ້ໃຫຍ່ ສ່ອງ ແລະ ຊອກເບິ່ງວ່າເປັນມະເຮັງນັ້ນຫຼືບໍ່ ຫຼື ເປັນໂພລິບສ໌ ຄັນເຫັນເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ກໍປິ່ນປົວກັນ ຄັນເຫັນເປັນໂພລິບສ໌ກໍໜີບເອົາມັນອອກ ແລະ ເອົາມາກວດເບິ່ງວ່ າມັນແມ່ນຊະນິດໃດກັນແທ້ ຄືຊະນິດທີ່ບໍ່ມີພິດມີໄພອີ່ຫຍັງ ຫຼື ຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງປານກາງ ຫຼື ຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ

ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຮອບດ້ານ ທັງກໍເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນທີ່ເດັດດ່ຽວໃນການປ້ອງກັນ ກວດ ຄົ້ນຄວ້າ ປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ການດູແລອັນດີເລີດ ກ່ຽວກັບມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ bowel cancer ຕ່າງໆ ວັນພຸດທີ 17 ມິຖຸນາ 2020 ແ ລ້ວນີ້ ແມ່ນວັນ Red Apple Day

ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ແອນທອນ ອີນັສ ທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ແລະ ພິທີກອນຂອງທີວີຊ່ອງ SBS ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເຊື່ອວ່າ ການກວດຫາມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍຊີວິດຂອງທ່ານໄວ້ ອີນັສ ເປັນນັກ ຂ່າວຄົນດັງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມີຄວາມປະສົບການກັບຂ່າວຄາວຕ່າງໆມາແລ້ວ ບໍ່ຫຼຸດ 30 ປີ ທ່ານຖືກກວດເຫັນເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ຂັ້ນຕົ້ນໆ

one of the principal reasons uh that we're seeking funding research funding is to uh try and improve our participation in screening and what we're doing or trying to do invent uh some new ways new strategies to overcome these barriers and then what we want to do is we actually want to test them in the screening program big problem in Australia, Australia has one of the highest

ບໍ່ເປັນພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນດ້ານແນວຄິດ ໃນດ້ານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຕ່ກໍແມ່ນໃນດ້ານແນວຄິດສ່ວນໂຕ ທ່ານລອດຕາຍຈາກມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ທ່ານ ເຊດ ທາວເຊັນ ທີ່ເຕະບານຣັກບີຂັ້ນ LIL Premiership 2016 ເປັນຂາຫຼັງ half-back ຂອງທີມໂຄນູລາ ຊາກ ທ່ານເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຄົນໜຶ່ງສຳລັບມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່

um pushing people to get screened and and um become aware of of bowel cancer because early detection is the key with this type of cancer and, and it can be prevented and that's probably the message that um, you know we want to get across to people that um, if, if you're in this certain category you should get screened for myself to be an ambassador along along with some of the other ເດືອນມິຖຸນານີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຮູ້ເຖິງມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແມ່ນວ່າສ າມາດເປັນການປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້ ສຳລັບຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ເຖິງ 15,604 ຄົນໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີ ທີ່ໃນນັ້ນ 1,414 ຄົນ ມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ 50 ປີ ສຳລັບຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ Bowel Cancer Australia ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ ທີ່ມີອາຍຸແກ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜ່ານທາງໄປສະນີ ຊອງໜັງສືອັນໜຶ່ງທີ່ມີຫຼອດປລາສຕິກອັນໜຶ່ງ ແ ລະ ບ່ວງນ້ອຍອັນໜຶ່ງ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ແລະ ກະດາດເຈ້ຍໃບໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍໜັກ ແລ້ວຕຸ້ຍເອົາອາຈົມ ໂດຍບ່ວງນັ້ນ ແລ້ວເອົາໃສ່ຫຼອດປລາສຕິກນັ້ນ ແລ້ວຂຽນຊື່ສຽງເຈົ້າຂອງຂອງອາຈົມນັ້ນ ແລະ ວັ ນທີ ແລະ ເວລາການຕຸ້ຍເອົາອາຈົມນັ້ນ ແລ້ວເອົາມັນໃສ່ຊອງໜັງສືທີ່ໄດ້ຮັບ ແລ້ວກໍສົ່ງມັນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງເລີຍ ກະທັ້ງຄ່າສົ່ງ ຄືຄ່າສະແຕມກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍ ແລ້ວບໍ່ນານກໍຈະມີການຕິດຕໍ່ມາຫາທ່ານ ໂດຍທາງການແພດ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກສົງໄສວ່າເປັນມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ກໍຈະຖືກຕິດຕາມໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງຕໍ່ ຄືໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານສ່ອງເບິ່ງໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ຫຼື